ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook
ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວມີຫຼາຍປະເທດ ແຕ່ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄອມມູນິດນຳກັນນັ້ນ ມີພຽງແຕ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ເຊິ່ງວ່າໃນວາງໜຶ່ງນີ້ ຈັກວ່າເປັນແນວໃດມີຂ່າວມີຂ່າວວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກຳລັງກະກຽມຈະຕັ້ງເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອ ງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວາງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີກະໄດ້ມີພິທີເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນຖານະຕົວແທນແຂວງຜົ້ ງສາລີກັບບໍລິສັດ ຢູເຈີງລົງທຶນຈາກຈີນ ຜູ້ລົງນາມໃນສັນຍາ ໃນເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼືວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ກະບອກວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຢູເຈີງລົງທຶນສຳຫຼວດພື້ນທີ່ 250 ຕາລາງກິໂລແມັດ ໃນເມືອງຍອດອູ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມ ລາວ ຈີນ ຫວຽດນາມ ລວມເຖິງຈັດເຮັດແຜນໂດຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ສະເໜີຕໍ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ຕອນນີ້ເນາະກໍຍັງບໍ່ມີລາ ຍລະອຽດຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມ ລາວ ຈີນ ຫວຽດນາມ ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາ ແຕ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ເນື້ອທີ່ສຳລັບສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດກໍຊິແບ່ງເປັນເຂດອຸດສາຫະກຳ ກັບອຸດສາຫະ ກຳ 150 ຕາລາງກິໂລແມັດ ແລະ ເຂດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວອີກ 100 ຕາລາງກິໂລແມັດ ລວມເຖິງສ້າງຖະໜົນຈາກບ້ານໃຫຍ່ອູເໜືອໃນເມືອງຍອດອູ ໄປເຖິງສາມຫຼ່ຽມ ຈຸດບັນຈົບຊາຍແດນສາມປະເທດ ຄືລາວ ຈີ ນ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງຂອງສາມຫຼ່ຽມຕົງນີ້ອາດຊິເຊື່ອມໂຍງກັນໂດຍ ໂດຍເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທີ່ຊິຕັດຜ່ານໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວເພິ່ນຕັ້ງເສດຖະກິດພິເສດນີ້ນະ ລາວ ຈີນ ຫວຽດນາມນີ້ແມ່ນໆ ແມ່ນເສດຖະ ກິດແບບໃດເນາະ ອັນນີ້ກໍຈະເປັນຄ້າຍໆກັບ ເອີ ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ກໍຊິເປັນລັກສະນະຄ້າຍໆກັນ ຕັ້ງສູນກາງການຄ້າບໍ່ ຫຼືວ່າຊິມາຕັ້ງໂຮງງານໂຮງຈັກ